ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫາພະມ້າທີ່ມີການຍຶດອຳນາດການປົກຄອງ ຈັບເອົາຜູ້ນຳພະມ້າ ແລະ ຜູ້ນຳບາງ ຜູ້ບາງຄົນ ຕະຫຼອດເຖິງນັກຂ່າວນັກຄາວ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ນັກປະລະດົມມວນຊົນໄປກັກຂັງໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນມີສຽງດັງກ້ອງໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແລ້ວກໍຖືກປະນາມໂຈມຕີຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລັດຖ ະບານໄທອອກມາຖະແຫຼງການຕໍ່ສະພາບພະມ້ານັ້ນ ແມ່ນວ່າ ຂໍຖາມທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ວ່າ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ປະເທດໄທຖະແຫຼງການຕໍ່ສະພາບການ ຫຼືວ່າສະຖານະການໃນປະເທ ດພະມ້າແບບໃດເນາະ ຫວ່າງມື້ສອງມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທກະໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມາ ກະໂດຍມີ ເນື້ອຫາວ່າ ໃນຖານະປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ໂດຍມີພົມແດນເຂດແດນຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະທາງຍາວ ແລະ ປະຊາຊົນໄທ ປະຊາຊົນມຽນມາ ມີການປະຕິສຳພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຫຼາຍມິຕິ ໂດຍຍັງຄົງ ຕິດຕາມສະຖານະການໃນມຽນມາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດອື່ນໆ ເຮົາເສຍໃຈຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນມຽນມາ ຈາກສະຖານະການຄວາມ ລຸນແລງທີ່ຍົກລະດັບຫຼາຍຂຶ້ນ ໄທກໍຂໍຢ້ຳທ່າທີຕາມຖະແຫຼງການຂອງບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ໃນຖານະປະທານອາຊຽນ ຫວ່າງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ແລະ ວັນທີ 2 ມີນາ 2021 ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍໃນມຽນມາໃຊ້ຄວາ ມອົດທົນອົດກັ້ນ ແລະ ກະມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຢ່າງເຖິງທີ່ສຸດ ເຮົາລຽກລ້ອງໃຫ້ມີການຄີ່ຄາຍສະຖານະການ ແລະ ການປ່ອຍໂຕຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ລວມເຖິງ ຂໍກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ໂດຍການຫາລືຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອມຽນມາ ແລະກະປະຊາຊົນມຽນມາເນາະ ອືມ ແປວ່າການຖະແຫຼງການນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ວ່າເວົ້າອອກມາມີລວດລາຍ ແລະກະມີຄວາມໝາຍ ແລະກະມ່ ວນຫູມ່ວນຕາ ເພາະເຈາະເຕາະ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນີ້ ອາຊຽນກໍຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ຄືປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ແລະກະສິງກະໂປ ຖະແຫຼງການອອກມາວ່າມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບສະຖານະກາ ນໃນປະເທດພະມ້າ ປະເທດຟີລິບປິນຊ້ຳໂປໂລອອກມາເວົ້າວ່າ ການຍຶດອຳນາດໃນປະເທດພະມ້າຫັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນລັດຖະປະຫານ ມັນເປັນກົນອຸບາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນດ້ານການເມືອງຊື່ໆ ວ່າຊັ້ນ ແລະ ກ່ອນໆນີ້ ທ່ານປະຍຸດກໍເວົ້າວ່າ ຜ່ານທາງທີວີຖ່າຍທອດເນາະວ່າ ປະເທດໄທນີ້ຊິເດີນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງອາຊຽນ ແຕ່ວ່າອາຊຽນຫັ້ນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດ ນອກຈາກທີ່ວ່າໂປໂລອອກມາເວົ້າວ່າ ຂໍໃຫ້ປະເທ ດພະມ້າກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ ຈັກແປວ່າຫຍັງອັນປົກກະຕິຫັ້ນກະດາຍ ແລະ ບັດນີ້ໃນການຖະແຫຼງການຂອງປະເທດໄທນີ້ກໍກໍແປວ່າມ່ວນຫູ ແລະກະງາມຕາ ແຕ່ວ່າມັນປະເທດພະມ້າຊິເອົາຈິງເອົາຈັງປານໃດນີ້ ກະແມ່ນວ່າແນ່ນອນໄດ້ຮັບການຖະແຫຼງການນີ້ແລ້ວແລ້ວ ພະມ້າໂຕ້ຕອບແບບໃດ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວ ຂ່າວຄາວຕົງນີ້ ແລ້ວທີ່ວ່າອັນໜຶ່ງອີກເນາະ ເປັນທີ່ສົນໃຈ ຫຼືວ່າຈັບຕາ ຫຼືວ່າຄວນງ່ຽງຫູຟັງນີ້ແ ມ່ນວ່າ ພະມ້າກະຫຼ່ຽງນີ້ນະ ທີ່ວ່າອາໄສຊາຍແດນໄທພະມ້ານີ້ ເປັນການກອບກູ້ເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າກະດອດເຂົ້າໄປກ່ຽວກັບການຍຶດອຳນາດນີ້ແລ້ວນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຊາ ຍແດນໄທນີ້ ມັນມີການເຄື່ອນໄຫວຍຶກຍັກແນວໃດບໍ່ ກ່ຽວກັບພວກກະຫຼ່ຽງນີ້ ຫຼືວ່າມີພະມ້າອົບພະຍົບຫຼົບໄພແນວໃດ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະເຫັນມີພາບທາງສື່ມວນຊົນອອກຂ່າວອອກມາ ອອກມາວ່າຊິຊ່ອຍປົກ ປ້ອງ ອາ ປະຊາຊົນມຽນມາຕົງນີ້ ບໍ່ໃຫ້ຖືກທາງການພະມ້າປາບປາມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າທາງຊາຍແດນຂອງໄທ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໄທໂດຍທະຫານນີ້ເນາະ ກະມີການກະຈາຍກຳລັງກັນ

ອົບພະຍົບພະມ້າ ຫຼືວ່າຄົນພະມ້າຊິເຂົ້າມາໄທນີ້ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການຖະແຫຼງການນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນເປັນລັດຖະບານຖະແຫຼງອອກມາບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນທາງການກະຊວງຕ່າງປະເທດຊື່ໆ ອັນນີ້ເປັນທ າງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດເນາະ ອື ກະໝາຍເຖິງລັດຖະບານຫັ້ນແຫຼະເນາະ ກະເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານໄທນັ້ນແຫຼະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າປະເທດພະມ້ານີ້ ມັນມີກອງທັບທີ່ວ່າ ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນພາກພື້ ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ທີ່ວ່າມີທະຫານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະດັບທີສອງ ຮອງຈາກປະເທດຫວຽດນາມນີ້ລະ ແມ່ນວ່າ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ ຖ້າຫາກວ່າຊາບ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ກອງທັບໄທນີ້ມີພົນທະຫານຫຼ າຍປານໃດເນາະ ອັນນີ້ໂຕ ຕົວເລກທີ່ ທີ່ແນ່ຊັດນັ້ນບໍ່ຊາບເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງກອງທັບໄທນີ້

ອືມ ຄັນວ່າໄລ່ກຳລັງ ເຂົາເອີ້ນວ່າກຳລັງສຳຮອງ ອັນປະເທດຫວຽດນາມມັນແຮ່ງຫຼາຍ 500,000 ຄົນພຸ້ນ ລະປະເທດພະມ້າ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າມີທະຫານປະມານ 340,000 ຄົນນີ້ແຫຼະ ລະອາວຸດຕ່າງໆນີ້ກໍມາກມາຍແທ້ໆ ໂດຍສະເພາະຊື້ມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລະກ່ອນນີ້ກໍຊື້ມາຈາກປະເທດຣັດເຊຍ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ໄປຊື້ກັບປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ລະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງກ່ຽວ ກັບ ອ່າ ເລື່ອງຖະແຫຼງການຂອງປະເທດໄທຕໍ່ສະພາບການ ການ